ستاويهين آيت، اٺاويهين، اوڻٽيهين، ٽيهين هي چار آيتون هينئر پڙهيون اٿئون الحمدلله هاڻي انشاء الله ان جي ڳالهه ڪنداسون هن کان اڳ ۾ جيڪي سورت منجهه ڇويهه آيتون جيڪي آهيون ان ۾ ۾ پهرين الله تعاليٰ پهرين آيت منجهه هڪڙو ڄڻ انٽروڊڪشن آهي ته هي سورت لاٿي اٿئون ۽ توهان جي لاء فرض ڪئي اٿئون ۽ هن ۾ احڪام آهن جيڪي توهان تي ان کي هلڻو آهي پهرين مون ڏٺو پيا ابوالليث سمرقندي رحمة الله عليه جو تفسير بحر العلوم هو چئي ٿو هيء هڪڙي ئي سورت آهي جنهن جو نالو سورة الله تعاليٰ چيو آهي ته هيء سورة اسان لاٿي آهي پر وري انهيء سورت جي پويان پوء ٻين سورتن جو نالو آهي سورت سورت سورت پر هن کي الله تعاليٰ سورت ڪوٺيو آهي ان سينس ۾ هڪڙي ڳالهه ان کان پوء ڳالهه جيڪا زنا جي پنشمينٽ جي ڳالهه آئي ان کان پوء تهمت جي پنشمينٽ آئي ۽ تهمت جو مطلب ته پنهنجي زالن کي تهمت ڏيڻ جو ان جو لعان جون آيتون آيون ان کان پوء افڪ جون آيتون آيون ۽ اهي سڀئي ڇويهه آيتون اهي ٿي وينديون هاڻي ستاويهين آيت کان مطلب ته ڳالهه ته ڀئي پهرين جيڪا بڇڙائي ٿي يا ڪو برائي ٿي خراب ٿي ان جون سزائون ڇا آهن ڇا آهن ڇا آهن پر هاڻي سلسلو هلي ٿو ته انهن بڇڙاين کان بچڻ جي لاء ڇا ڪرڻ کپي ان سوسائٽي کي پنهنجي ڪميونٽي کي پنهنجي ماڻهن کي ڇو جو اهڙي نه ٿئي ته پاڻ سٺو آهي ڀلو آهي ڪم ۽ ڇو ٿي ٿئي اهڙيون بڇڙايون ڇا لاء ٿيون ٿين ڀئي زنا جو ڪم ڇا لاء ٿو ٿئي يا تهمت ڇو ٿي لڳي يا مطلب ته اهڙيون ڳالهيون ڇو ٿين ٿيون ان ڪري جو توهان هڪ ٻئي جي گهرن ۾ گهڙيو ٿا وڃو هليا سلام عليڪم وعليڪم السلام چوڻ کان سواء بس ٺڪ ٺڪ پهچي ويو ماڻهو اندر اتي ڪو مرد ان وقت آهي ڪو ڪونه ٻيو ڪو عورت آهي ڪو ڪونه ڪو ٻيو ڪو ماڻهو آهي ڪونه پوء بس گڙبڙ ٿي وئي هلي مطلب ته هڪڙو اهو ٿيو پهرين حڪم جيڪو آهي سو پنهنجي هڪ ٻئي جي گهرن منجهه ائين گهڙي نه وڃو هليا سلام مطلب ته اڳ به سوسائٽيون اهڙيون هيون اسان جا هينئر به ڳوٺ راج جيڪي آهن پنهنجا ٻهراڙين منجهه ته پوء دروازا بروازا گهڻو ڪري ٿين ڪونه ٿا ڪو دروازو ماڻهو ٻيڪڙي ويهي ۽ ڇا ڪري هو بس ائين گهٽي آيو اندر لنگهي وڃو وڃبو هليو اندر پهچبو هجي ته مائٽ آهي مائٽ مٽ آهي هي آهي هو آهي پوء هي اندر گهڙي جو ويو ماڻهو ته خبر ڪونه پئي ڇوڪري ويٺي آهي يا ڪو ڇا اک لڳي ڪو فلان ٿيو ڪو جيئن به ٿيو جيئن به ٿيو ته بس هو ڪم مطلب ته ان ۾ بڇڙائيء جو امڪان جيڪو آهي سو ٿئي ٿو ان منجهه جو ماڻهو بنا پڇڻ ڳاڇڻ جي ماڻهو گهر ۾ گهڙي وڃي هليو پر هڪڙو اوور آل اهو جيڪو ان کان ان ڳالهه کان سوا به هي هڪڙو حڪم جيڪي احڪام قرآن جا آهن ته ان جو هڪڙو سياق ٿئي ٿو سباق ٿئي ٿو هڪڙو ڪانٽيڪس ٿئي ٿو پر ان ڪانٽيڪس کان پوء ٻاهر سڄي ڳالهه اها مطلب ته عام طرح سان ته فضيلت اها آهي ته ماڻهو اڳي ٻاهر بيهي ماڻهو گهران سڏ ڪندو هو، او فلاڻا، فلاڻو ڪو آهي، او فلاڻو ڪو آهي، پر ان ۾ ان پري کان مان گهٽي کان پري بيهي اسان سنڌ منجهه هيئن هوندو هو فلاڻا پوء نالو ٻڌبو هو، پوء ان ۾ ڪو ڇوڪرو ٻوڪرو هي هو هوندو هو، ڪو ماڻهو هوندو هو، پاڻ هوندو هو ته ماڻهو اهو وڃي گهٽي تي ان کي جواب ڏيندو هو جيڪو ماڻهو هوندو هو ان کي پر جيڪڏهن ڪا مائي هوندي ته پوء يا ته چپ رهندي يا جواب ڪونه ڏيندي. يا ته پوء چوندي کڻي وڌ ۾ وڌ سڃاڻندي ته ڀئي فلاڻو ماڻهو آهي ته چوندي بابا فلاڻو ڪونهي ۽ پنهنجو پوء وري اچجان موٽي يا معني اهڙي قسم سان ڳالهه پنهنجي سنڌ ۾ به ائين ٿيندي هئي پر هاڻ مطلب جيڪي مائٽ مٽ آهن پوء ائين گهڙي ٿا وڃن هليا ته هاڻي انهي پهرين هي حڪم ته اهو آهي ته گهرن ۾ داخل ٿيڻ جي لاء ڪي ڪهڙو کپي ۽ پوء ان کان پوء عام اهو ته اسين پنهنجي گهرن ۾ به گهڙون ٿا ته پنهنجو ائين بنا سلام جي بنا ڪلام جي ته ڪا مائي ويچاري ڪيئن هاڻ حضرت هن ۾ آيو تفسير ۾ ته فلاڻو ماڻهو آهي اصحاب نبي صلي الله عليه وسلم انهي جي ماء جيڪا اها آئي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم وٽ اللهم صلي علي سيدنا محمد چيائينس ته منهنجو پٽ آهي يا منهنجو مڙس آهي يا منهنجو پيء آهي يا ڇا ڪير به آهي جيڪو سو پنهنجو گهر منجهه ائين اوچتو گهڙي ٿو اچي ۽ آئون ان وقت اهڙي حالت ۾ آهيان جو مطلب ته ڪنهن وقت اڳ ۾ گهر ۾ ويچارا عورتون وهنجنديون هيون يا ڇا ڪنديون هيون يا جيڪو به ڪم ڪندو ٿيندو مطلب ته الائي ڪهڙي حالت ۾ آئون آهيان ته هو مرد گهڙي آيو هاڻ منهنجو پيء آهي گهڙي آيو يا منهنجو ڀاء آهي منهنجو گهڙي آيو منهنجو مڙس آهي گهڙي آيو هاڻ مڙس ته کڻي محرم ٿيو اوگهڙ ڏسي خير آهي پر هاڻ پيء کي حڪم نه آهي ته اوگهڙ ڏسي پنهنجي ماء جي يا ڌيء جي يا ڀيڻ جي يا هي ته مطلب ته اهي رشتا آهن ان هوندي به ان ۾ ڄڻ آهي ته ڀئي ماڻهو اندر هليو اچي يڪدم اوچتو آهن پوء ڇوڪري ڪيئن ڪهڙي نموني سان ويٺي آهي ڇا ته مطلب ته انهي لحاظ کان انهي اصحابياڻي سڳوري رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کان پڇيو ته اهو ڀلا ڪيئن ڇا آهي پوء انهي اها به ڳالهه هئي هتي پر هي ٻيون ڳالهيون جيڪي آهن سي به اهي به ڳالهيون آهن ته ڀئي ماڻهو جڏهن وڃي ته پنهنجو يا اطلاع پهچائي ڪنهن نموني سان آواز ڏئي يا کڙڪو ڪري يا السلام عليڪم چوي مطلب ته پوء ٿورو وقفو ڪري پوء گهڙي پوء وري خصوصن جيڪو جنگين منجهان موٽندا هئا پوء رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم فرمايو پنهنجي لشڪر کي پنهنجن ماڻهن کي ته اوچتو رات جو پهچي نه ويندا ڪريو گهر پنهنجي ڳوٺ جي جي مديني جي ڀرسان پهچو ته پوء صبح ٿئي تيستائين ٻاهر ئي رهو صبح جو وڃو، الائي ڪهڙي ڪيفيت ۾ توهان پنهنجي عورتن کي، مردن کي، هن کي هن کي ڏسو، انهيء ڪري مطلب ته توهان جي لاء اهو سٺو ناهي. انهيء ڪري پنهنجو ٻاهر ئي رهو، صبح جو پوء وري اندر داخل ٿيو ته اهي اهڙي قسم جا احڪام ته هاڻي اسان جي لاء جو حڪم آهي ته اهو هينئر هن هي جيڪي آيتون پڙهون پيا ان ۾ هڪڙو جنرل قسم جو به آهي ۽ انهيء سان اڳيان جيڪي ڳالهيون ٿي ويليون، آيتون ٿي ويليون، زنا ۽ تهمت ۽ هنن هنن جون، انهن سان به هن جو واسطو آهي ته جڏهن ڪنهن جي گهر ۾ وڃو ته پهرين.

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتڪم پنهنجي گهرن کان سواء يعني پنهنجا ڀلي تنهنجو ڀاء جو گهر آهي پيء جو گهر آهي اهو تنهنجو گهر ڪونهي پنهنجو مائٽ مٽ جو سوٽ ماسات جو پڦي جو اهو تنهنجو گهر ڪونهي ڪو تنهنجو گهر اهو آهي جيڪو تنهنجو گهر آهي جتي تنهنجي زال ٿي رهي يا تنهنجي ماء ٿي رهي يا تنهنجي ڀيڻ مطلب ته اهي مطلب تون انهن جي گهر جو جيڪڏهن ڀاتي آهين روز اتي ئي سمهين ٿو اتي ئي رهين ٿو ته پوء اهو تنهنجو گهر آهي باقي ٻيا جيڪي گهر آهن ان ۾ جڏهن وڃين ته ڇا ڪرين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتڪم حتي تستانسوا ايستائين جو توهان اجازت وٺو تستاذنوا جي معنيٰ هن ۾ ٿي اذن وٺو انهن ماڻهن کان اجازت وٺو پوء اندر داخل ٿيو تستانسوا جي معنيٰ اها ٿي ته انهن کان اجازت وٺو ته آئون اچان گهر ۾ مطلب ته آواز ڏبو پوء هو چوندو بابا هلي آ هلي آ مطلب ته ڄڻ هن سان پنهنجي آواز ڏيڻ جو ضروري آهي و تسلموا عليٰ اهلها ان گهر وارن تي سلام ڪريو اچو السلام عليڪم يا اهل البيت السلام عليڪم السلام عليڪم پري کان چئبو هو ته ڀئي اندر چوندا وعليڪم السلام اڇا ڪو هوندو مرد اهو نڪري ايندو يا جيڪو به تنهنجا گهر مطلب ويجها آهن مائٽ ته پوء هو پوء چوندو هو واهه هلي آ هلي آ يا ڇا مطلب ته اهڙي نموني سان ڪا اجازت وٺڻ ضروري آهي ته ٻه ڳالهيون ٿيون ٽي ڳالهيون بلڪه هڪڙي ڳالهه ته داخل نه ٿيو مطلب ته اهڙي نموني سان استيس استيس تستانسوا اجازت وٺو تستانسوا معنيٰ تستاذنوا معنيٰ اجازت اذن وٺو اجازت وٺو پوء داخل ٿيو و تسلموا ۽ ۽ انهن کي سلام ڪريو. السلام السلام عليڪم ورحمة الله پنهنجي گهر ۾ گهڙڻ جي لاء به السلام عليڪم چئجي. پوء هن ۾ وري حڪم اهو به آهي ته ڪو ماڻهو اندر هجي نه هجي ته به سلام چئجي ڇو ته ڪي آهن الله جي مخلوق جيڪي گهر ۾ هجن ٿيون هونديون آهن.

ته مطلب ته اهي روايتون آهن پوء حديثون به هونديون اهڙي نموني جون ته پوء شيطان گڏ اندر داخل ٿي وڃي توهان جيئن دروازو کوليو هاڻي ظاهر هن کي ڪير روڪي هونئن ته ڪونه ٿو سگهي پر توهان جڏهن داخل اندر ٿيو بنا سلام جي بنا ڪلام جي بنا قرآن شريف جي پڙهڻ جي يا ڇا مطلب ته آيت پڙهڻ جي يا ڇا جيڪو به جيئن جيئن داخل ٿيو توهان گڏ هو به هليو آيو اندر هاڻي توهان جي گهر ۾ شيطان اچي ويو

انهيء ڪري آئون ڀلي ويس. مطلب ته شيطان گهڙي ايندو توهان جي گهر ۾ جيڪڏهن توهان سلام نه ڪندؤ، انهيء ڪري سلام ڪرڻ ضروري آهي ته السلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته پنهنجي دل ۾ ئي کڻي چئو يا ٿورو واتين ڏاڍين چئو ڀلي جيئن وڻيوَ تيئن چئو جي گهر وارا هجن ته انهن کي به چئو السلام عليڪم ورحمة الله ڪا مائي ويچاري گندي لاهي مٿي تان ويٺي آهي يا ڪهڙي نموني سان ته اها ٿورو سڌو ٿي ويندي هلي مطلب ته توهان جي گهر جا ئي ڀاتي آهن ته به انهن کي سلام ڪرڻ ضروري آهي. هاڻ هتي ته آهي ته توهان جي گهرن کان ٻاهر پر اڳتي وري ايندو ته پنهنجو توهان جي گهرن ۾ به سلام ڪريو پنهنجن گهر وارن کي حتيٰ تستأنسوا وتسلموا عليٰ اهلها ذلڪم خير لڪم اهو توهان جي لاء چڱو آهي توهان جي لاء سٺو آهي ته توهان ائين ڪريو ڇو؟ ڇو جو ائين جي نه ڪندؤ ته بڇڙائي ڪانه ڪا ٿي ويندي، شيطاني ڪم ڪو نه ڪو ٿي ويندو هليو، غلط ئي ڳالهه ڪانه ڪا ٿي ويندي هلي، انهيء ڪري توهان اجازت وٺو ۽ سلام ڪريو ۽ پوء اچو توهان مطلب ته اجازت سان اچو، بغير اجازتي نه اچو، ذلڪم خير لڪم لعلڪم تذڪرون ته تيئن نصيحت حاصل ڪريو ته توهان پرايو ان وچان انهيء ڪري ته جيئن توهان پرايو حاصل ڪريو مطلب ته ان وچان نصيحت وٺو، ياد ڪريو مطلب ته حڪم احڪام الله تعاليٰ جا جيڪي آهن اهي توهان جي لاء اهي چڱا آهن. اهي ٻئي ڳالهيون بنا اجازت جي اندر داخل نه ٿيو ۽ داخل ٿيو ته سلام ڪريو. فان لم تجدوا فيها احدن پوء جيڪڏهن هاڻي توهان هڪڙو سلام ڪيو، ٽي دفعا حڪم آهي ته ٽي دفعا ماڻهو سلام ڪري، ٽي دفعا دروازو کڙڪائي، هاڻي اڄڪلهه دروازو کڙڪائيندا هئا جن دروازو هوندو هو، اڳي دروازا هئا ئي ڪونه ته پوء ماڻهو سلام آواز ڏيندو هو، آواز ٽي سڏ ڪئي، هڪڙو ئي سڏ ڪئي، پوء وري ٻيو ڪئي، ٿوري دير کان ٽيو ڪئي، جواب نه مليو ته ماڻهو پوئتي موٽي وڃي، هليو وڃي وڻ جي ڇانو ۾ ويهي رهي، جيستائين ڪو وري ماڻهو گهر جو ڀاتي ڪو اچي وري توهان کي سلام ڪري ٿو ڇي ته ڪيو ته تون غائط ۾ هجي يعني مطلب پوئي ۾ هجي يا مطلب ڪير ماڻهو ڇا توهان کي جواب نٿو ڏئي ته ڀئي انهي ڪري نموني مطلب ته توهان ٿورو ترسي وري پوء وڃو يا ڇا پر ٽي دفعا توهان کي جواب نه مليو ته پوء توهان واپس هليا وڃو جيستائين وري خبر پئي ته ڀئي آيا آهن يا ڇا گهر جا ڀاتي فان لم تجدوا فيها احدا جيڪڏهن نه ڏسو ڪو انهي مان جي ڪو هڪڙو به مطلب ته ڪو جواب ڏيندڙ ڪو نه هجي توهان جي لاء، فلا تدخلوها ته پوء اندر داخل ان ۾ نه ٿيو، حتيٰ يؤذن لڪم جيستائين توهان کي اجازت نه ڏني وڃي، يؤذن لڪم جيستائين توهان کي اجازت ڏجي، اجازت ڏجي معنيٰ ڪو ماڻهو آيو يا ڪو ٻار آيو يا ڇا ته ڀئي ڪير آهي ڇا تيستائين توهان اندر داخل نه ٿيو. مان پنهنجو حتيٰ يؤذن لڪم ته توهان کي ڪو جواب ڏئي مطلب ان ۾ سڀ سچويشن ڏسبو آهي ته ڀئي ڇو ڪونه ٿو جواب ملي ٿي سگهي ٿو ماڻهو ڪو هجي ئي ڪونه ڪير به نه هجي ٿي سگهي ٿو ڪا رڳو مائي هجي اها جواب ويٺي آهي يا مطلب ته ڪو ماڻهو آهي پوئي ۾ آهي تو ٽوائليٽ ۾ آهي باٿروم ۾ آهي هاڻي ته باٿروم وارو جواب ڪونه ڏيندو توکي تون ترس ٿورو وري پوء ٿورو ترسي پوء وري ڪر يا ڇا جيڪڏهن توکي ضروري آهي پري کان پنڌ ڪري آيو آهين ته پوء ته هاڻي ڳالهه آ هاڻي اڄڪلهه اهو آهي فيشن مطلب ٿي ويو هليو ته ڀئي ماڻهو ٽيليفون ڪري ٿو هڪ ٻئي کي ٽيليفون آهن سهولتون آهن سڀ ڪنهن کي پاڪستان ۾ به هاڻي سڀ ڪنهن وٽ اهو موبائل ووبائل لڳا پيا آهن ته هاڻي سڀ ڪو بابا آئون اچان ٿو فلاڻي وقت ايندس هاڻي وقت تي ائين نه پاڪستان ۾ ڀيڻا ستين بجي ايندس ٻارهين بجي رات جو پيو اچي ڀيڻ سان جيڪي دعوتون وعوتون ٿا ڪريو مطلب آ فلاڻي اڌ ڪلاڪ ۾ پهچندس ٻي ڪلاڪ ۾ پهچندس يا جيترو به وقت توهان کي لڳندو هجي اصل اوترو ٻڌايس ڀئي آئون ايتري وقت ۾ پهچندس ها اچان ٿو ٽيليفون ڪري ماڻهو ٻڌائي ٿو هڪڙو اهو ٿي ويو هليو پر اتي اچبو يا وري گهر ۾ ڀلا ٽيليفون وليفون ڪونهي ڪنهن کي سهولت ته اتي گهر ۾ پهچي ٿو هاڻ اڄ وري اڄڪلهه پنهنجو اهو ٿي ويو آهي ته گهر جي دروازي تي هو لڳي پئي آهي مشين هن کي ماڻهو ٽڙڪ ڪري لڳائي ٿو هٿ ته هتان اندران وري ماڻهو کي ٻڌائي ٿو ڪير آهين بابا يا هن کي ڏسي ٿو ماڳهين شڪل اڄڪلهه جو شڪل واريون به آهن هن کي ڏسي ٿو ته فلاڻو ماڻهو بيٺو آهي ڪو چور چڪار بدمعاش بندوق وارو ڪو نه هجي هن سان بيٺو هجي ان ڪري هو اندران ڏسي ٿو هن منجهه اهڙيون ويڊيو واريون آهن اهي جيڪي دروازي ۾ لڳيون پيون آهن هن مان ڏسندو پوء هن کي چوندو بابا فلاڻو ڪير آئين آئون فلاڻو آهيان فلاڻو آئين ته پوء ڀلا هلي آ يار ڀلي ڪونهي ڪو تنهنجو ڪنهن کي ملڻو اٿئي فلاڻو ته هي ڪي فلاڻو مطلب تنهنجو تفصيل اهو ٻڌ ڪري سگهجي ٿو اهو مطلب ته لازم آهي ماڻهو سکي هاڻ اسان جا سنڌ جا ماڻهو ئي ٿورو ان ڳالهه منجهه پوئتي آهن سکڻ چاهين ڪونه ٿا بس ائين پهچي ويندا اسان به ائين ڪندا آهيون پهچي ويندا آهيون هليا پوء ويٺا پنهنجو ڏسندا آهيون هو ته ويو هليو آهي پاٺو ويو هليو جهول ويو هليو بيراني ويو هليو ڪي ڪيڏانهن ويو هليو ڪراچي ويو هليو حيدرآباد ويو هليو پوء هاڻ ڇا ڪبو فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتيٰ يؤذن لڪم وان قيل لڪم ارجعوا

ان وقت وڃو فارجعوا جڏهن جو هن کي چئجي چيو ٿو وڃي توهان کي ته رجوع ڪيو يعني موٽي وڃو ته توهان فارجعوا پوء توهان موٽي وڃو هليا هو ازڪا لڪم اهو توهان لاء وڌيڪ پاڪ آهي وڌيڪ سهولت وارو آهي وڌيڪ چڱو آهي ازڪا زڪي زڪي معنيٰ وڌيڪ زڪي زڪي معنيٰ پاڪ پاڪ معنيٰ ان ۾ پنهنجو ته اهو توهان لاء سٺو آهي، توهان لاء ڀلو آهي. هاڻي زڪا جو آهي ازڪا جو لفظ جيڪو آهي هن قرآن جي هن آيت سورت منجهه جيڪو آهي سو ٻه ٽي دفعا اچي ٿو بار بار ته هو ازڪا لڪم اهو توهان جي لاء سٺو آهي والله بما تعملون عليم توهان جيڪي ڪريو ٿا انهي جي لاء الله الله تعاليٰ اهو ڄاڻي ٿو ته توهان ڇا ٿا ڪريو ڇو ٿا ڪريو ڪهڙي ڳالهه آهي هو سڀ سينن جون ڳالهيون ڄاڻي ٿو، ان ڪري الله تعاليٰ کي خبر آهي ته آيو ڀئي ٺيڪ آهي، هاڻ پهچي ويو هليا وري وڃو هليا توهان کي اچڻ جو ثواب ملندو، مطلب جيڪڏهن ثواب ملڻو آهي جيڪڏهن چوري ڪرڻ آيا هئو ته پوء توهان کي مطلب ته هاڻ چئبو آهي موٽي وڃو ته موٽي وڃو هليا اللهم صل عليٰ سيدنا جيم ٿئي ليس عليڪم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسڪونة فيها متاع لڪم هاڻي هن ۾ وري ٻيو سچوئيشن آهي هاڻي مطلب ته تهان وڃو پيا اگر وڏا رستا آهن مطلب ته اڳي زماني ۾ هوندا هئا ڪٿي وري انز ٺهيل هونديون ڇا چئبو مسافر خانا ٺهيل هوندو آهي هاڻي اتي ڪو ماڻهو رهي ڪون ٿو يا اوطاق آهي اها غير مسڪون آهي اها خبر آهي ته هي اوطاق آهي اوطاق ڪا آهي معنيٰ ڪير به اچي سگهي ٿو پنهنجي ڳوٺ ۾ ائين ٿينديون ڳوٺ ۾ هڪڙو گهر هوندو هو جيڪو اوطاق هوندو هو هاڻي ان ۾ مطلب خبر آهي هن ۾ گهر جا ڀاتي يا عورتون يا مرد اهي رهن ڪون ٿا سمهن ڪون ٿا هي اتي ماڻهو ايندا آهن هي گهر ڳوٺ جو اوطاق آهي يا وڏيري جي اوطاق آهي هاڻي اتي تهان اچي ويو هليا پنهنجو اتي ٻيو ٻيو ڪير ماڻهو آهي ڪونه ڪو پر اتي پاڻي پرنب پيو آهي دلو مٽ ڀريو پيو آهي يا ڇا نلڪو لڳو پيو آهي يا ڇا تهان پاڻي پيئڻو آهي وري پوء هليو وڃو تهان خبر آهي ڀئي اڏيري لال مان لنگهان پيو هتان فلاڻي هنڌان لنگهان پيو هن وڏيرو جيڪو هي جيڪو ماڻهو آهي هي ڪو ڳوٺ وارو هي شاهي سيد آهي ڪي پنهور آهي ڪي شر آهي ڪي ٻروچ ڪهڙو به آهي کوسو آهي ڪي ڪير آهي جيڪو به ته هن هڪڙو لڳائي ڇڏيو آهي ڀائي تهان پاڻي واڻي پيئو جي باڻيا ويچارا ڪندا هئا جڏهن اڃا هندستان پاڪستان اڃا ٿيو ڪونه هو هن مٽڪي ويچارا لڳائي ڀڳڙن جو رک رک رکندا هئا اهڙا به هوندا هئا ويچارا درويش ڪي هندو اهي ويچارا ڀڳڙا به رکندا ۽ پنهنجو پاڻي به رکندا هئا پوء ڪي ته پاڻي بک ۾ پياريندا هئا مسلمانن کي پر ڏيندا هئا پر ڀڳڙو به ڏيندو توهان کي ڪا به بک هجي ته ويچاري کي ته ڀڳڙا به توهان کائي وڃو پاڻي به ڀلي پيئو مٽڪي منجهان اهڙي قسم جي اهڙي جڳهه تي مطلب جتي ڪو ماڻهو نه به هجي ته اتي ماڻهو وڃي سگهي ٿو ۽ اتي ويهي سگهي ٿو ان منجهان فائدو مطلب متاع لڪم متاع هتي آهي معني توهان جو پنهنجو سامان اتي ڪو رکيل آهي اڳ ۾ ئي يا مطلب ته هنن رکي ڇڏيو آهي ته جيڪو واٽهڙو اتان گذري اهو پاڻي پيئندو وڃي يا ڪاٺي پرنڀ ڪا ڳالهڙي اهڙي ڪا رکي ڇڏي آ شيء جيڪا واٽهڙو کي استعمال ۾ اچي پيو اهڙي نموني سان اڳي بادشاهن جا به اهڙا حڪم ٿيل هوندا هئا ته اشوڪ بادشاهه اها ڳالهه هينئر پڙهان پيو ته اهو يا شير شاهه سوري ڪا هي فلاڻا ٺاهيا هئا يا فلاڻا اهڙا بادشاهن اهڙا ٺاهيا هئا ته مطلب پوء اهڙي نموني سان اتي ماڻهو متاع جيڪڏهن هن جي لاء سهولت ڪا آهي جتي ان کي حاصل ان کي ٿي ٿو سگهي ماڻهو واٽهڙو کي ته ان ۾ ماڻهو وڃي سگهي ٿو مطلب ڪو ٻيو آهي ڪونه جنهن کان اجازت وٺجي ته ماڻهو وڃي سگهي ٿو ان اهڙن گهرن ۾ اهو ڄڻ اڪسيپشن اچي ويو ليس عليڪم جناحن توهان تي ڏوهه ڪونهي جناح معنيٰ گناهه سنڌيء ۾ پاڻ چئون گناهه. عرب وارا به گهڻا مصري وصري هيء جيم کي گاف ڪري پڙهندا، جمال کي گمال، عبدالناصر پاڻ اهڙي نموني سان مسجد کي مسگد ڪري چوندا ته هو گاف جيڪو آهي سو جيم ٿو ٿي وڃي هليو ته جناح عربي جو جيڪو آهي سو هو عرب به ڪي اهڙا پڙهندا هن کي گناهه ڪري پڙهندا پاڻ سنڌي ۾ چئون ٿا گناهه اهو سنڌي جو لفظ ڪونهي عربي جو لفظ آهي ليس عليڪم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسکونة جو توهين داخل ٿيو اهڙن گهرن ۾ جيڪي غير مسکونة جنهن ۾ ماڻهو رهن ڪونه ٿا سڪون اختيار ڪونه ٿا ڪن مطلب ته هتي سمهن ڪونه ٿا ماڻهو فيها متاع لکم جو ان ۾ توهان جي لاء ڪا چڱائي هجي پوء پاڻي هجي پرنب هجي ڪو ڪاٺي هجي ڪو ٽانڊو هجي ڪو باهه هجي ڪو چلهه هجي ڪو ڇا مطلب ته ڪنهن نه ڪنهن نموني سان توهان استعمال

تکتمون مطلب توهان جي دل جي ڳالهه الله کي خبر آهي ڇا ٿا ڪريو مطلب ان جو ثواب ۽ اجر توهان کي ملندو يا ان جو ڏوهه توهان کي اهو الله تعاليٰ ڏيندو پر اهو ڄڻ هڪ جنرل حڪم ٿي هليو هاڻي فرمائي ٿو قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم چؤ مومنن کي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم نبي نبي پاڪ چؤ پنهنجي مومنن کي مسلمانن کي ته يغضوا من ابصارهم پنهنجون اکيون هيٺ ڪريو اکيون پنهنجو جهڪايو. غض غض بصر چيو مطلب ته ان اکين کي جهڪا جهڪائڻ جي ڪهڙي معنيٰ ته هڪڙو اسان وٽ جهڙو نمونو هو اڳي ته ڀئي وڏن جي ماڻهو اک کڻي ائين ڪري ۽ اکين ۾ اکيون وجهي ان سان ڳالهائيندو ڪونه ڇو جو اهو ادب هو هڪڙو پر هاڻي ويسٽ وارا جيڪي آهن اهي چوندا جيڪڏهن ڪو ماڻهو اسان سان اکين ۾ اکيون وجهي ڳالهائي نٿو ته معنيٰ هو ڪو چور آهي ڪو هو ڪا ڳالهه لڪائي ٿو يا ڇا ٿو ڪري پاڻ اهو ڄڻ هڪڙو ڇا چئجي ته ڪلچرل هڪڙو ڊفرنس ٿئي ٿو پر اسين جڏهن پنهنجن ماڻهن جي سامهون مثلا ڪو مسلمان آهي مؤمن آهي اسان کان وڏو آهي اسان جي ماء آهي پڦي آهي هيء آهي ته هروڀرو اکين ۾ اکيون وجهي جي اکين ۾ اکيون وجهڻ جي معنيٰ هڪڙو ته توجه ڪرڻ آهي پوء ٻي معنيٰ آهي ته بس آئون تو جهڙو ئي آهيان تو جيڏو آهيان توسان آئون اکين ۾ اکيون ملائي سگهان ٿو مطلب تون مون کي وري ڇا لاء ٿو دٻائين يا هي ڪرين يا هو ڪرين مون کي نصيحت ٿو ڪرين آئون تو مطلب اسان وٽ وري

ويليوز جو يا نشانن جو يا ٻين ٻيون ڳالهيون به جيڪي آهن ڪيتريون مطلب ته اهڙيون مون کي ائين ذهن ۾ اچي وئي اها ڳالهه توهان کي سمجهايم ته اهو فرق ٿو ٿئي ته اهو هن ۾ قل للمومنين يغضوا من ابصارهم غض بصر ڪريو مومنن مردن کي چئو پهرين آهي مردن جي لاء اها ڳالهه ته ائين نه ته پراين عورتن ڏانهن توجهه سان نهاريو هاڻي اڳي اهڙو هيو پنهنجو هينئر به جيڪو آهي سو اسان وٽ اهڙو ريشمي گلي بدنام هئي حيدرآباد سنڌ ۾ اهو اهو اڻويهه سو پنج اڻويهه سو پنجاهه ۽ سٺ جي ڏهاڪي ۾ اسان ڇورا ڇورا جيڪي ٽور ٽوٽ اهي چوندا هئا بس اسين وڃون ٿا پوء هي ٿا ڪريون هو ٿا ڪريون پوء وري انهن منجهان ڪي ويا جيڪي ولايت منجهه پوء چون اسان ڀيڻا اتي ته وڃون ٿا ۽ اهو تماشو جيڪو اتي ڪندا هئاسون ته اتي ته مايون ويچاريون پنهنجو توجه ڪونه ٿيون ڪن سمجهو ته پوء مطلب ته هو مايون ويچاريون ڀائينديون هونديون ته هن کان غلطي سان ٿي ويو هليو پر هي ته بدمعاشي ته هٿ سان ڪندا هوندا ته پوء ان ڪري پوء اهڙي ڳالهه اسان ڪندا هئا ان وقت زماني ۾ ته لبنان ۾ وياسون پوء هيئن ٿيو پوء فلاڻو ٿيو اهڙي قسم جون ڳالهيون ته هاڻي اسان وٽ اهي جيڪي جتي رش ٿئي ٿي گردي ٿئي ٿي عورتون مرد سڀئي گڏ ٿا اچي پهچن ان بازارن ۾ ريشمي حيدرآباد جي مون کي خبر آهي ان ڪري جو ڪيترن ماڻهن جا افسانا وفسانا لکندا هئا، پوء اهو بڇڙي بڇڙائي جون ڳالهيون ان منجهه گهڻيون ٿينديون هيون جو چوڙ چوڙين وارا ۽ فلاڻا جوتين وارا ۽ فلاڻا وارا پوء اهڙا اهڙا ڪم ڪندا هئا مطلب ته اهڙي قسم جون پوء اهڙين ڳالهين ۾ ماڻهو نه وڃي مطلب ان کان پرهيز ڪري ماڻهو اهڙي جڳهه تي ڇا لاء وڃي عورتون وڃي گڏ ٿينديون اچي پراون مردن سامهون اتي پوء هو ڇورا جيڪي چوڙيون پارائيندا يا جوتيون پارائيندا هو اهي جيڪي آهي سو

انهن کي چئبو فروج يحفظن فروج معنيٰ زناڪاري کان پرهيز ڪريو بڇڙائي ۾ نه پئو مطلب ته حاصل مقصد ان جو اهو آهي ته انهن صورتن ۾ جتي به يحفظوا فروجهم معنيٰ حفاظت ڪن ٿا معنيٰ عفت ۽ عصمت جيڪا آهي ان جو لحاظ ڪن ٿا ان کي قائم رکڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ۽ حضرت مريم عليه السلام جي متعلق الله تعالٰي فرمايو ته اها احصنت فروج فرج فرجها يا ڇا ڪهڙو نه ته مطلب ته جنهن پنهنجو ۾ عصمت جي پاڪائي قائم رکي يا ڇا؟ ته اهڙي معنيٰ مطلب ته ان ۾ جيڪي به لفظ جتي به استعمال ٿو ٿئي ته اهو ٻنهي مردن ۽ عورتن ٻنهي جي لاء يحفظهم يحفظوا فروجهم مردن جي لاء هتي خصوصن پهرين هن آيت ۾، ايندڙ آيت ۾ وري عورتن لاء ايندو پر ٻئي لفظ ساڳيا آهن يغضو من ابصارهم ته اکيون جهڪائين اکيون هيٺ ڪن مطلب هربرو نهارين نه وٽ نه وتن ائين نه انڌو ٿي ماڻهو اکيون پوري هلي جو ڪري پئي ماڳي کڏ منجهه ائين به ڪونه مطلب پر هربرو پرائي عورت کي تڪي نهارڻ هن کي جاچي نهارڻ ته واهه جي آهي ٺاهوڪي آهي اهڙي آهي هوڙي آهي

خبر رکي ٿو جيڪي توهان ڪريو ٿا يصنعون صنع صنعت ڪاري جيڪا ٿيندي آهي مطلب ته اهو ٿيندي آهي پنهنجو ڇا چئبو آهي مينوفيڪچرنگ وڏي نموني انداز تي انکي صنعت چئبو آهي صنع صنع معنيٰ ٺاهڻ ٺاهيو ٿا معنيٰ ٺاهيو ٿا معنيٰ ڪوڙ ٿا ٺاهيو يا بڇڙائي ٿا ٺاهيو يا جيڪو ڪريو ٿا ڪم جيڪو اهو مينوفيڪچر ڪريو ٿا ڊوئنگ جي معنيٰ ۾ مطلب ته توهان جيڪو عمل ڪريو ٿا اهو اهو الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو ائين نه سمجهو ته الله کي خبر ڪونهي توهان ڇا ٿا ڪريو پيا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن هاڻي هي آيت آهي جيڪا هاڻي اچي ٿي يا هاڻ آئون پڙهي ڪونهي سگهندس پوري ڇو جو مون کي وقت مطلب پوء انشاء الله وري ٻيهر پڙهندس هو ستهتر لفظ ڪي اٺهتر ڪيترا لفظ مطلب ته ان جي آيت آهي وڏي آيت ۽ ان ۾ احڪامات آهن احڪامات اهڙا ئي جهڙا مرد کي هئا پر مرد کي رڳو ٻن ۾ ٻه ٽي هيون ته پنهنجو اکيون هيٺ ڪريو ۽ پنهنجي اوگهڙ جي پنهنجي حفاظت ڪريو پر پوء عورتن جي لاء جيڪو آهي سو وڏو تفصيل ان ۾ آهي ته عورتن کي هيئن ڪريو عورتون

عورت جيڪو لفظ آهي ۽ اوگهڙ جي لحاظ کان هونء مرد جيڪو آهي سو چڍي پائي ڪم ڪري سگهي ٿو پنهنجي پنهنجي يا گوڏ ٻڌي پنهنجي دن کان وٺي هيٺ مطلب ته گوڏي کان مٿي تائين اهو رڳو اوگهڙ آهي باقي هيٺ ٽنگون جيڪي آهن ٻاهون آهن مٿو آهي هي آهي جيڪو آهي اهو اوگهڙ ۾ مرد جو شامل نه آهي اهو پنهنجو ڪم ڪار ڪري سگهي ٿو، ٻيا ٻيا ماڻهو ڀلي عورتون ڏسن مرد ڏسن مطلب ته اهو خير آهي پر عورت جيڪا آهي سا صرف هن جو منهن ۽ هن جا هٿ جيڪي آهن اهي اوگهڙ ۾ شامل نه آهن باقي هن جو سڄو جسم جيڪو آهي وار ويندي وار پنهنجي گردن هن جو سينو هن جو پنهنجو سڄو ٻيو جسم جيڪو باقي سڄو آهي پيرن تائين مطلب ته پير جيڪي آهن سي اوگهڙ ۾ نه آهن پر پوء مطلب ته اهي ڍڪي رکڻ کپن اهو سٺو آهي ٻانهون به ڪي ماڻهو پائن ٿيون پنهنجو